SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມໃນຍາມຮ້ອນຂອງແຕ່ລະຟ້າລະປີ ແຕ່ມັນກໍເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ຈະມີຄວາມປອດໄພຮອບດ້ານ ລະບົບການບອ ກເຕືອນໃນດ້ານຄວາມສຸກເສີນ ແລະ ການຢູ່ໃນສະຖານະພາບຕຽມພ້ອມ ເປັນສິ່ງທີ່ຊົດຊ່ວຍໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຊາບເຖິງຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍມີໄຟໄໝ້ປ່າຢູ່ເລື້ອຍ ໆແຕ່ໃດໆມາ ແຕ່ຮວດປີ 2019-2020 ເປັນເຫດການທີ່ໄຟປ່ານັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍປະສົບກັນມາກ່ອນ ໄຟປ່າ 2019-2020 ນັ້ນ ເສຍຫາຍຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ດິນດອນຕອນຫຍ້າ ບໍ່ຫຼຸດ 14 ລ້ານເອເກີສ ທີ່ມັນຖືກເຜົາຜານ ເສຍຫາຍ ນອກນີ້ຄົນບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 20 ຄົນກໍຕາຍຍ້ອນ ສ່ວນສັດປ່າຕ່າງໆນັ້ນກໍມີການກະຕວງວ່າສູນເສຍຊີວິດໄປຍ້ອນແລ້ວບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 1 ລ້ານໂຕ ນອກຈາກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະມີໄຟປ່າແລ້ວ ມັນກໍມີຄວາມສ່ຽງມາ ກມາຍ

ທີ່ຄົນຈະຕົກຕະລຶງຍ້ອນ ຈາກໄຟປ່າໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຂອງປີ 2020 ມີການມອງ ແລະ ສຶກສາເບິ່ງການວາງແຜນຕ່າງໆສຳລັບອາກາດອັນຮ້າຍແຮງຕ່າງໆ ແລ້ວສະເໜີໃຫ້ທຸກລັດຂອງປະເທດອົດສະເ ຕຣເລຍຈົ່ງບົ່ງວາງລະບົບການການບອກເຕືອນໄພອັນຕະລາຍທຸກຢ່າງ ຄື All Hazard Australian Warning System ນີ້ພາໃຫ້ AFAC ວາດແຕ່ງລະບົບການການບອກເຕືອນໃໝ່ Australian Warning System ອອກມາ ແລະ ລະບົບການນີ້ຖືກນຳມາໃຊ້ແລ້ວແຕ່ທ້າຍເດືອນທັ ນວາປີ 2020 ການບອກເຕືອນມີ 3 ລະດັບດ້ວຍກັນ ລະດັບທີ 1 ແມ່ນແນະນຳ ຄື Advice ທີ່ແມ່ນໄຟເລີ່ມຂຶ້ນແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີໄພອັນຕະລາຍໃນທັນທີທັນໃດເທື່ອ ລະດັບທີ 2 Watch and Act ແມ່ນສຳລັບທີ່ສະຖານະພາບຕ່າງໆປ່ຽນແປງ ແ ລະ ຄົນທັງຫຼາຍຄວນກະທຳພຶດຕິການຕ່າງໆເພື່ອປົກປ້ອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ ລະດັບທີ 3 Emergency Warning ແມ່ນຄົນທັງຫຼາຍຕົກຢູ່ໃນໄພອັນຕະລາຍ ແລະ ການຊັກຊ້າພຶດຕິການໄວ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດມີຄວາມສ່ຽງ ນີ້ເປັນຄຳບອ ກເຕືອນທີ່ສຳຄັນທີ່ຈະເຫັນມີຢູ່ໃນເວັບໄຊຕ່າງໆ ແລະ ແອັບສ໌ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເຫັນຄຳບອກເຕືອນຕ່າງໆນັ້ນ ຈົ່ງຢ່າໄດ້ລັງເລໃຈໃດໆ ຈະມີຄວາມແນະນຳກ່ຽວກັບວ່າຄວນເຮັດຫຍັງເພື່ອປົກປ້ອງຕົນເອງ ຕົວຢ່າງ ເຮົາອາດເຫັນຮູບສາມຫຼ່ຽມເປັນສີໝາກກ້ຽງທີ່ບອກໃຫ້ເຮົາ Watch and Act Prepare to Leave ລະວັງແລະລົງໄມ້ລົງມືຕຽມຕົວຈະໜີໄປ ເພີ່ມກັບໄຟປ່າ ກົດເກນລະບົບການບອກເຕືອນໃໝ່ ທີ່ເປັນສີຕ່າງໆ Color Coded New System ຈະຖືກນຳ ມາໃຊ້ໃນຍາມສຸກເສີນ ລັດ Western Australia ແລະ Northern Territory ຕັດສິນໃຈນຳມາໃຊ້ໂດຍຊ້າໆ ລະບົບການການບອກເຕືອນໃໝ່ນັ້ນໃນຕອນທ້າຍ ແລະສຳລັບໄພອື່ນໆ ດັ່ງນ້ຳຖ້ວມ ພາຍຸໄຊໂຄລນ ແລະຄື້ນຄວາມຮ້ອນ ຍານາງ Fiona Dunstan

ແມ່ນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງ Australian Warning System ສຳລັບບາງໄຟປ່າ ຄຳບອກເຕືອນຖືກກະຈາຍສຽງຜ່ານທາງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫຼື ໂທລະພາບ ຮ່ວມດ້ວຍສຽງບອກເຕືອນດັ່ງສຽງຫວໍຕ່າງໆ ແຕ່ຍານາງ Dunstan

ຜ່ານທາງສາຍໂທລະນາຄົມ ແລະຂໍ້ຄວາມເປັນລາຍລັກອັກສອນໄປທາງໂທລະສັບມືຖື ໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບອາດມີຄວາມສຸກເສີນ ແລະກ່ຽວກັບສຸກເສີນເອງ ເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຈະໄປຈົດຊື່ບັນທຶກໄວ້ສຳລັບ Emergency Alert ລະບົບການນີ້

ການຟັງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງທ້ອງຖິ່ນກໍເປັນວິທີທາງອັນໜຶ່ງທີ່ຈະຊາບເຖິງໄພອັນຕະລາຍກ່ຽວກັບໄພຕ່າງໆ ແລະດິນຟ້າອາກາດອັນບໍ່ດັກບໍ່ດີ ແລະເວັບໄຊ ແລະແອັບຂອງດ້ານໄຟປ່າໃນຂົງເຂດທ້ອງຖິ່ນກໍ ເປັນສິ່ງທີ່ຈົບດີດ້ວຍ ນອກນັ້ນຍານາງກໍບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ

ກ່ຽວກັບຟືນໄຟ ແລະ ຂໍໃຫ້ທຸກໆຄົນຈົ່ງໃຊ້ສະໝອງໃນການດັງຟືນດັງໄຟ ໃຫ້ຊາບໄວ້ວ່າ ຄົນທີ່ມີເລືອດລາວຄົນໜຶ່ງກໍຕາຍຍ້ອນໄຟປ່າໃນເວລາທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ